From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voa news.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ສຳລັບຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການກະສິກຳ ແລະ ການເຮັດຟາມແບບອຸດສາຫະກຳ ທີ່ເປັນບັນຫາຂັດແຍ່ງກັບຊຸມຊົນພື້ນ ຊຸມຊົນພື້ນເມືອງຢູ່ໃນອິນໂດເນເຊຍ ຕິດຕ າມດ້ວຍລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ຂ່າວຮອບລ່າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ສຳລັບແລງວັນພຸດທີ 28 ກຸມພານີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນສຳລັບແລງ ມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ທ່ານໄບເດັນ ແລະ ທ່ານທຣຳໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນປະທານາທິບໍດີລັດມິຊິແກນ ກອງທັບສະຫະລັດລາຍງານວ່າ ໄດ້ທຳລາຍໂດຣນຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ 5 ລຳ ແລະ ທ່ານເຊເລັນສ ກີ ເດີນທາງໄປອານເບເນຍ ໃນການຜັກດັນຄັ້ງລ່າສຸດສຳລັບການສະໜັບສະໜູນປ້ອງກັນປະເທດ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ພຸດທະສອນ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະເລີ່ມດ້ວຍ ຂ່າວກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໃນລັດມິຊິແກນ ເຊິ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ເນາະ ເພິ່ນກະໄດ້ໄປແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນລັດມິຊິແກ ນ ເຊິ່ງເປັນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນປະທານາທິບໍດີຂອງແຕ່ລະພັກເນາະ ລະກະທັງສອງທ່ານນັ້ນກະຖືກຄາດວ່າຊິໄດ້ຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ລະກະເປັນໄປຕາມຄາດເນາະ ພວກເພິ່ນໄດ້ຊະນະຕາມທີ່ຖືກຄາດ ຫວັງໄວ້ ແຕ່ວ່າຄວາມຫ່າງຂອງໄຊຊະນະທີ່ວ່ານັ້ນ ແມ່ນຖືກຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ດັ່ງກັບສັນຍານຂອງການສະໜັບສະໜູນສຳລັບຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທັງສອງທ່ານດັ່ງກ່າວໃນລັດທີ່ສຳຄັນ ກ່ອນການແຂ່ງຂັນອີກຄັ້ງໜຶ່ ງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຄູ່ເກົ່າໃນປີ 2020 ທີ່ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະ ດ້ວຍບັດຄະແນນສຽງປະມານສອງສ່ວນສາມຖືກນັບໄປແລ້ວ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນປະທານາທິ ບໍດີຂອງພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ນຳໜ້າດ້ວຍ 81 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ປ່ອນບັດ 13 ເປີເຊັນເລືອກທີ່ຈະບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ລັດມິຊິແກນແມ່ນບ້ານຂອງຄົນອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍອາຣັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະ ເທດ ແລະ ການຄັດຄ້ານຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານໄບເດັນ ສຳລັບສົງຄາມຂອງອິດສະຣາເອນກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສໃນເຂດກາຊາ ເຮັດໃຫ້ມີສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດບາງຄົນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ລົ ງຄະແນນສຽງເລືອກທີ່ຈະບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແທນທີ່ຈະປ່ອນບັດເອົາທ່ານໄບເດັນ ພວກຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງຂະບວນການເພື່ອການບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປ່ອນບັດກ່າວວ່າ ຂະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະມີ 10,000 ຄະແນນສຽງ ເຊິ່ງແມ່ນລະດັບທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ດ້ວຍປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງບັດຄະແນນສຽງຖືກນັບນັ້ນ ມັນໄດ້ມີຄະແນນສຽງບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ 4 ຂໍອະໄພ 74 ພັນສຽງແລ້ວ ດ້ວຍ 80 ເປີເຊັນຂອງບັດຄະແນ ນສຽງຖືກນັບໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລິກັນນັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ນຳໜ້າດ້ວຍ 68 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນສຽງ ທຽບໃສ່ 27 ເປີເຊັນ ສຳລັບອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ທ່ານນາ ງນິກກີ ເຮລີ ທ່ານທຣຳໄດ້ຊະນະໃນລັດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງດຸເດືອດທາງການເມືອງດັ່ງກ່າວ ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດປີ 2016 ໃນການແຂ່ງຂັນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ ສຳລັບຕຳແໜ່ງປະທານາ ທິບໍດີ ແຕ່ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະທ່ານທຣຳຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນປີ 2020 ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍທ່ານຢຸດຄວາມກ້າວໜ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມເລືອກຕັ້ງຄືນຂອງທ່ານທຣຳ ທ່ານນາງເຮລີ ແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນ ເຖິງແມ່ນຈະ ບໍ່ໄດ້ຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນໃດໆຂອງລັດຕ່າງ ຕ່າງທີ່ໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ທິບສຸດາ ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ ກອງກຳລັງປະສົມ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ຢູ່ບໍລິເວນຂົງເຂດທະເລແດງຕົກ 5 ລຳ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກອງບັນຊາການຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງກ່າວວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບດັ່ງກ່າວໄດ້ຍິງຂຶ້ນຈາກຂົງເຂດຕ່າງໆຂອງເຢເມນ ຊຶ່ ງຖືກຄວບຄຸມໂດຍພວກກະບົດຮູຕີ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ແລະ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ ແລະ ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ພ້ອມດ້ວຍກ ຳປັ່ນຂອງກອງກຳລັງປະສົມຢູ່ໃນພາກພື້ນ ການບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການກະທຳຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນຮອບຫຼາຍເດືອນຂອງການປະຕິບັດງານ ເພື່ອຕ້ານການບຸກໂຈມຕີຕໍ່ກຳປັ່ນຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລແດງຂອງ ກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ພວກກະບົດຮູຕີກ່າວວ່າ ການກະທຳຂອງພວກເຂົາ ກຳລັງສະແດງເຖິງຄວາມສາມັກຄີກັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທ່າມກາງສົງຄາມຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ບໍລິສັດຂົ ນສົ່ງຈຳນວນຫຼາຍຫຼີກລ່ຽງແລວທາງການຂົນສົ່ງໃນທະເລແດງ ໂດຍເລືອກເອົາເສັ້ນທາງທີ່ຍາວກວ່າ ແລະ ແພງກວ່າ ອ້ອມຮອບທະວີບອາຟຣິກາ ບັນດາບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງທະເລລາຍງານ ການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທີ່ສົງໄສວ່າເປັນກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດການໂຈມຕີໃນຕອນແລງຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ ຊຶ່ງມີໄລຍະຫ່າງປະມານ 110 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງທ່າເຮືອໂຮເດດາຂອ ງເຢເມນ ສູນປະຕິບັດການຄ້າທາງທະເລຂອງອັງກິດກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບລາຍງານກ່ຽວກັບລະເບີດລູກສອນໄຟລູກໜຶ່ງ ທີ່ຫ່າງອອກໄປຫຼາຍກິໂລແມັດຈາກກຳປັ່ນ ເຊິ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ກຳປັ່ນ ດັ່ງກ່າວກໍດຳເນີນການແລ່ນໄປຫາທ່າກຳປັ່ນຕໍ່ໄປ ພຸດທະສອນ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດອາລບາເນຍ ສຳລັບການປະຊຸມກັບບັນດາຜູ້ນຳຢູ່ພາກພື້ນໃນ ວັນພຸດມື້ນີ້ ຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມຂໍການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບການຕໍ່ສູ້ຂອງປະເທດຂອງທ່ານ ເພື່ອຕ້ານຢັນການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານເຊເລັນສກີໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວ ມມືດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ການເມືອງ ພ້ອມກັບແຜນການສັນຕິພາບຂອງຢູເຄຣນ ໃນການເຈລະຈາກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັນເບເນຍ ທ່ານເອດີ ຣາມາ ທ່ານເຊເລັນສກີໄດ້ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມ X ວ່າ ຂ້ າພະເຈົ້າຈະສະເໜີການສະໜັບສະໜູນສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອບັນລຸສັນຕິພາບທີ່ເປັນທຳ ແລະ ຍືນຍົງ ພ້ອມກັບການຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດສັນຕິພາບໂລກໃນປະເທດສະວິດເຊີແລນ ລັດ ຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອານເບເນຍ ທ່ານ ອິກລີ ຮາຊານີ ໄດ້ກ່າວເຖິງການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງລັດຖະບານທ່ານ ສຳລັບປະຕິບັດການສັນຕິພາບຂອງຢູເຄຣນ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຊ່ວ ຍເຫຼືອໃນຄວາມພະຍາຍາມສ້າງສາຄືນໃໝ່ໃນຢູເຄຣນ ທ່ານ ຮາຊານີ ໄດ້ຂຽນໃນສື່ສັງຄົມ X ວ່າ ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບການສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກເຈລະຈາຊຸກຍູ້ ໃຫ້ມີຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວ ທີ່ຈະຍຸຕິສົງຄາມໃນຂົງເຂດກາຊາ ກ່ອນທີ່ເດືອນສັກສິດຣາມາດານຂອງຊາວມຸດສະລິມຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ ຂໍ້ຄວາມຈາກປະຊາຊົນຊາວມິຊິແກນ ເປັນສັນຍານເຖິງ ຄວາມໂກດແຄ້ນສຳລັບການສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ອິດສະຣາແອນຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຊາວປາເລສໄຕນ໌ໄປແລ້ວປະມານເກືອບ 30,000 ຄົນ ລຸນຫຼັງການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສ ຽງປິດລົງຢູ່ທີ່ລັດມິຊິແກນ ໃນຕອນຄືນ ກາງຄືນວັນອັງຄານວານນີ້ ຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະມານ 18 ເປີເຊັນ ຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດໃນລັດມິຊິແກນທີ່ປ່ ຽນແປງອັນສຳຄັນນັ້ນ ເປັນຂົງເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍອາຣັບຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດ້ກາຍມາເປັນຂີດໝາຍຂອງການປ່ອນບັດຂັ້ນຕົ້ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ວ່າບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງໃນການຮັບຟັງປະຊາຊົນຊາວມິຊິແກນໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ເພື່ອກົດດັນປະທານາທິບໍດີໃຫ້ສະໜັບສະໜູນການຢຸດຍິງຢ່າງຖາວອນ ພຸດທະສອນ ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການຄົ້ນພົບລູກສອນໄຟຂອ ງເກົາຫຼີເໜືອຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ທີ່ມີຊິ້ນສ່ວນປະກອບຫຼາຍກວ່າ 200 ຢ່າງ ທີ່ມາຈາກສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຢູໂຣບ ໄດ້ເປີດເຜີຍຊ່ອງວ່າງທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໃຊ້ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງມາດຕະການລົງໂທດ ລັດຖະມົນຕີກະຊ ວງປ້ອງກັນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ຊິນ ວອນຊິກ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອກຳລັງດຳເນີນງານກ່ຽວກັບໂຮງງານຜະລິດອາວຸດຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ ເພື່ອສະ ໜອງອາວຸດທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຢູເຄຣນ ເກົາຫຼີໃຕ້ຄາດຄະເນວ່າ ພຽງຢາງໄດ້ສົ່ງຕູ້ຄອນເທເນີປະມານ 6,700 ຕູ້ໄປຣັດເຊຍ ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ ທ່ານຊິນກ່າວ ອີງຕາມລາຍງາ ນຂອງສື່ມວນຊົນເກົາຫຼີໃຕ້ ສະຫະລັດໄດ້ລະບຸຕົວເລກທີ່ສູງກວ່ານັ້ນອີກ ໂດຍຄາດຄະເນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ສົ່ງຕູ້ຄອນເທເນີທີ່ບັນຈຸອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາວຸດຍຸດໂທປະກອນຫຼາຍກ ວ່າ 10,000 ຕູ້ ຫຼື ໄປຍັງຣັດເຊຍ ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດການຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວໃນວັນ ທີ່ຜ່ານມາ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຕົນໄດ້ອອກມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຫຼາຍກວ່າ 500 ບຸກຄົນ ແລະ ໜ່ວຍງາ ນໃນຣັດເຊຍ ອາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນສະໜາມລົບຂອງຢູເຄຣນ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຢູເຄຣນ ລາຍງານນີ້ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະທີ່ຜ່ ານມາວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອຢ່າງໜ້ອຍ 20 ລູກໃສ່ຢູເຄຣນ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ແລະ ກ່າວຕື່ມວ່າ ລູກສອນໄຟໄດ້ສັງຫານ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຣັດເຊຍໄດ້ປະຕິເສດກ ານຮ່ວມມືທາງທະຫານ ຫຼື ທາງເຕັກນິກກັບ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ ໂດຍໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ ມາເຣຍ ຊາຄາໂຣວາ ວີໂອເອໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາຄະ ນະຜູ້ແທນຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບໃດໆ ທິບສຸດາ ຍານອະວະກາດ Odysseus ເຊິ່ງເປັນຍານອະວະກາດລຳທຳອິດຂອງສະຫະລັດທີ່ລົງຈອດເທິງດວງເ ດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1972 ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີປະມານ 10 ຫາ 20 ຊົ່ວໂມງ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຄວບຄຸມການບິນທີ່ຍັງຕິດຕໍ່ກັບຍານອະວະກາດຫຸ່ນຍົນດັ່ງກ່າວ ບໍລິສັດ Intuitive Machines ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສ ກ່າວໃນວັ ນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຜູ້ຄວບຄຸມການບິນຂອງຕົນໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຍານອະວະກາດທີ່ລົງຈອດເດືອ ເທິງດວງເດືອນຊື່ວ່າ Odysseus ແລະ ຍານອະວະກາດລຳນີ້ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ຮູບພາບບັນທຶກໄວ້ຕັ້ງແຕ່ ຕອນເຊົ້າ ອົງການນາຊາຈ່າຍເງິນໃຫ້ບໍລິສັດ Intuitive 118 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ສົ່ງຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວຂຶ້ນສູ່ດວງເດືອນ ໂດຍຂົນສົ່ງເຄື່ອງມືທາງວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ອົງການອະວະກາດສະຫະລັດ ແລະ ລູກຄ້າທາງພານິດຈຳນວນໜຶ່ງ ບໍລິສັດ Intuitive ກ່າວວ່າ ຍານອະວະກາດລຳດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ລົງຈອດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ກຳນົດເວລາຂອງການປະຕິບັດງານເປັນເວລາ 7 ຫາ 10 ມື້ ຄາດວ່າຈະຖືກຕັດໃຫ້ສັ້ນລົງ ຫຼັງ ຈາກມີການລົງຈອດທາງດ້ານຂ້າງ ທາງບໍລິສັດຍັງດຳເນີນການເພື່ອຫາກຳນົດອາຍຸການໃຊ້ງານຂັ້ນສຸດທ້າຍສຳລັບແບັດເຕີຣີຂອງຍານທີ່ລົງຈອດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ລຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດໄດ້ ຫຼຸດລົງ 16 ເປີເຊັນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຍັງມີການຂາດທຶນໃນບາງສ່ວນຢູ່ ຫຼັງຈາກບໍລິສັດ Intuitive ກ່າວວ່າ ຕົນຍັງຕິດຕໍ່ກັບຍານລົງຈອດຢູ່ ແນວໃດກໍຕາມ ຫຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ສູນເສຍຜົນກຳໄລໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ ນັບຕັ້ງ ແຕ່ທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ໄດ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍ ສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ການກະສິກຳ ແລະ ການເຮັດຟາມແບບອຸດສາຫະກຳ ມັກຈະຂັດແຍ້ງກັບຊຸມຊົນພື້ນເມືອງຢູ່ໃນອິນໂດເນເຊຍ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີຫຼາຍຮ້ອຍກຸ່ມ ຊົນເຜົ່າ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ອາຮາດຽນ ອຸຕາມາ ໄດ້ພົບກັບປະຊາຊົນຊາວອໍຣັງຣິມບາຂອງເກາະສຸມາຕຣາ ແລະ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງອານາຊັກຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດບູກິດດົວເບລາສ ເທິງເກາະສຸມາຕຣາ ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຊົນເຜົ່າອໍຣັງຣິມບາ ຫຼື ຄົນປ່າ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຫຼາຍຮ້ອຍຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງຂອງອິນໂດເນເຊຍ ນາງ ໂຢຮານາ ມາພາອຸງ ຜູ້ອຳນວຍ ຄວາມສະດວກທາງດ້ານການສຶກສາ ສຳລັບສາຂາວາສີຂອງອົງການອະນຸລັກຊຸມຊົນອິນໂດເນເຊຍ ຫຼື KKI ວາສີ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຊຸມຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ແລ ະ ອ້ອມຂ້າງບັນດາປ່າໄມ້ດັ່ງກ່າວ ນາງເວົ້າວ່າ KKI ວາສີ ສອນທັກສະພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ພວກຊົນເຜົ່າອໍຣັງຣິມບາ ເຊັ່ນວ່າການອ່ານ ແລະ ການຄິດໄລ່ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແບບດັ້ງເດີມ ນາງໂຢຮານາ ມາພາ ອຸງ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາສອນພວກເຂົາເວລາໃດກໍໄດ້ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ແລະ ບ່ອນໃດທີ່ພວກເຂົາຢູ່ ທັງນີ້ແມ່ນເນື່ອງຈາກວ່າຊາວອໍຣັງຣິມບາເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ຍ້າຍບ່ອນຢູ່ເປັນປະຈຳ ນາງໂຢຮານາ ມາພ າອຸງ ໄດ້ພາ VOA ໄປເບິ່ງສະຖານທີ່ທີ່ຊາວອໍຣັງຣິມບາອາໄສຢູ່ ແລະ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ເປັນພາສາອິນໂດເນເຊຍວ່າ This is a typical Orang Rimba home in the forest.
ນີ້ແມ່ນເຮືອນແບບທົ່ວໄປຂອງອໍຣັງຣິມບາຢູ່ໃນປ່າ ປັດຈຸບັນເຮືອນໄດ້ຖືກປະຮ້າງ ເພາະຕອນນີ້ເປັນລະດູໝາກທຸລຽນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນປ່າເພື່ອໄປເກັບໝາກໄມ້ຈາກພື້ນປ່າ ໃນຂະນະທີ່ວັ ດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີບາງຢ່າງຂອງພວກເຂົາ ປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກອິດທິພົນພາຍນອກ ຊາວອໍຣັງຣິມບາກໍບໍ່ໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກປະຊາກອນທົ່ວໄປໂດຍສິ້ນເຊີງ ຍົກຕົວຢ່າງ ການປ່ຽນປ່າຂ ອງໝູ່ເກາະສຸມາຕຣາເປັນສວນປາມ ໄດ້ຜັກດັນພວກເຂົາອອກຈາກເນື້ອທີ່ດິນ ເຊິ່ງໄດ້ບີບບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ພົວພັນກັບໂລກພາຍນອກຫຼາຍຂຶ້ນ ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ KKI ວາສີ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລ ະ ສະໜັບສະໜູນຊາວອໍຣັງຣິມບາໃນປີ 1998 ນາງສຸກມາເຣນີ ກໍຢູ່ໃນ KKI ວາສີເຊັ່ນກັນ ກ່າວວ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງສະໜອງການສຶກສາທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຊາວອໍຣັງຣິມບາໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ ນາງ ກ່າວວ່າ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການສອນພວກເຂົາໃຫ້ອ່ານ What we provide is critical education on how to survive.
ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມອບໃຫ້ແມ່ນການສຶກສາທີ່ຈຳເປັນ ວິທີການຢູ່ລອດ ວິທີການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຂົາ ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າມີໂລກພາຍນອກ ແລະ ສິ່ງ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນການສອນໃຫ້ພວກເຂົາອ່ານໜັງສື ການກືກໜັງສືໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຂໍ້ເສຍປຽບຂອງຊາວອໍຣັງຣິມບາ ໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງຂອງອິນໂດເນເຊຍໃນຊ່ວງກາງເດືອນກຸມພາ ພວກເ ຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງຕົວຢູ່ໜ່ວຍປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຕາມຄຳແນະນຳ ແຕ່ມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຜູ້ສະໝັກ ຫຼືຖ້າພວກເຂົາຮູ້ຈັກ ພວກເຂົາກໍບໍ່ຮູ້ວິທີຊອກຫາຊື່ຂອງພວກເຂົາໃນລາຍຊື່ ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ ງຊາວອໍຣັງຣິມບາໂດຍທົ່ວໄປ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ຊື່ດຽວ ກໍໄດ້ໂອ້ລົມກັບ VOA ກ່ຽວກັບປະສົບການນີ້ I come here to vote. ຂ້ອຍມາທີ່ນີ້ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງ ຂ້ອຍລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນນຳອີກດ້ວຍ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລືອກໃຜ ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງເລີຍອີກດ້ວຍ ຊາວອໍຣັງຣິມບາຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ ຖືກນຳພາເຂົ້າໄປຫາຕູ້ລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ສາມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນໜັງສືໄດ້ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຄືທ້າວ ເຣນີ ກ່າວວ່າ ມີການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມພຽງເລັກນ້ອຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວອໍຣັງຣິມບາເ ຂົ້າໃຈວ່າ ຍ້ອນຫຍັງການເລືອກຕັ້ງຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບພວກເຂົາ ນາງ ສຸກມາ ເຣນີ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ ພວກເຂົາພຽງແຕ່ມາທີ່ນີ້ເພື່ອການເລືອກຕັ້ງ ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນ ຊາ ວອໍຣັງຣິມບາບາງຄົນຫວັງວ່າ ລັດຖະບານທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍເລືອກ ຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈພວກເຂົາເຈົ້າ I and other members of my ຂ້ອຍ ແລະ ສະມາຊິກຄົນອື່ນໆຂອງຊົນເຜົ່າຂ້ອຍ ຫວັງວ່າເມື່ອປະທານາທິບໍດີໄດ້ຖືກເລືອ ກແລ້ວ ທ່ານຈະສາມາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະກັບພວກເຮົາໄດ້ໂດຍກົງ ເພື່ອມາເບິ່ງວ່າພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດແນວໃດ ມີຊາວອໍຣັງຣິມບາປະມານ 4,000 ຄົນ ອາໄສຢູ່ໃນປ່າທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງເກາ ະສຸມາຕຣາ ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປຢູ່ພາຍໃນສອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນີ້ ອາດນະສັກ VOA
ທາງການໄທຮ້ອງຂໍໃຫ້ຕຳຫຼວດລາວຊ່ວຍຕິດຕາມຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຈຳນວນ 48 ຄົນ ທີ່ຫຼົບໜີຈາກໄທເຂົ້າມາຫຼົບລີ້ຢູ່ໃນລາວ ແລະໃຊ້ລາວເປັນທາງຜ່ານໃນການຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດໄປໄທ ຊົ ງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ພົນຕຳຫຼວດໂທ ພານຸລັດ ຫຼັກບຸນ ເລຂາທິການໃນຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດໄທ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດລ າຍໃຫຍ່ໃນເອເຊຍ ໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີການຈັບກຸມໄປຫຼົບຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນລາວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ດ້ວຍການແຝງຕົວເອງ ເປັນນັກທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃນລາວ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມຈັບກຸ ມໄດ້ຢ່າງທໍ່ທັນ ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກທາງການລາວໃນທຸກໆດ້ານເທົ່ານັ້ນ ໂດຍລ່າສຸດທາງການໄທກໍໄດ້ຈັດສົ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຈຳນວນ 48 ລາຍ ໃຫ້ກັບທາງການລ າວ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຊ່ອຍຕິດຕາມຈັບກຸມ ເນື່ອງຈາກວ່ານັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ທັງ 48 ລາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີຈາກໄທ ແລະ ຫຼົບຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນລາວ ແຕ່ກໍຍັງຄົງສືບຕໍ່ດຳເນີນການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິ ດຂ້າມນ້ຳຂອງຈາກລາວໄປໄທເລື້ອຍມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາບ້າ ແລະ ຢາໄອສ໌ນັ້ນ ດັ່ງທີ່ພົນຕຳຫຼວດໂທ ພານຸລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາຫຼັກກໍຄືຢາບ້າ ເຮົາໄປຂໍຄວາມຮ່ວມມືໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອການຈັບ ທັງສະກັດກັ້ນ ແລ້ວກໍທັງຮ່ວມມືຕາມແນວຊາຍແດນ ແລ້ວກໍໝາຍຈັບຂອງຄົນທີ່ເປັນຄົນໄທ ແລ້ວຫຼົບໜີໄປຢູ່ທີ່ ສປປ ລາວ 48 ລາຍ ຊຶ່ງເປັນລາຍສຳຄັນ ຄືຖ້າເຮົາຈັບລາຍທີ່ມີໝາຍຈັບນີ້ໄດ້ຫັ້ນ ມັນກໍຈະຢຸດຢັ້ງສະກັດ ກັ້ນການສົ່ງຢາ ເພາະວ່າພໍ່ຄ້າຢານີ່ນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ເຂົາຈະໄປຢູ່ທີ່ລາວເປັນຫຼັກ ໄປຫຼົບຊ່ອນ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຈັບເມື່ອໃດມັນກໍຈະຢຸດຢັ້ງເຄືອຂ່າຍຂອງພໍ່ຄ້າທີ່ຈະສົ່ງຢາໄດ້ພໍສົມຄວນເນາະ ສ່ວນພົນເອກ ວິໄ ລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າ ຕຳຫຼວດລາວບໍ່ສາມາດຕິດຕາມຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ເລີຍ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໂ ດຍເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ເພື່ອຕິດຕາມຈັບກຸມໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍການທີ່ການຄ້າຢາເສບຕິດເປັນຂະບວນການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລວມທັງ ຍັງມີເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ທັນສະໄໝ ແລະລ້ຳໜ້າກວ່າຕຳຫຼວດລາວດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງທໍ່ທັນ ດັ່ງທີ່ພົນເອກ ວິໄລ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ອັນຫົວ ໂປ່ໂຕການໃຫຍ່ທີ່ຈັບບໍ່ໄດ້ນີ້ ມັນກໍຈັບບໍ່ໄດ້ແທ້ ພວກນັ້ນມັນບໍ່ໄດ້ອອກເຮືອນ ມັນນັ່ງສະເຫວີຍສຸກຢູ່ ຜູ້ເຮັດນີ້ແມ່ນລູກນ້ອງແລ່ນຫາຂັບລົດຂັບລາງ ຫາແລ່ນເອົາເງິນເອົາຄຳໃຫ້ມັນ ນີ້ແມ່ນມັນໃຊ້ວິທະຍາສາດ ນີ້ເບີດ ໃນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກທັນສະໄໝນີ້ເບີດເນາະ ມັນເປັນແນວນັ້ນ ຈັ່ງຊັ້ນມັນຈຶ່ງບໍ່ທັນມັນຫັ້ນນະ ຈັ່ງຊັ້ນພວກເຮົານີ້ກໍພະຍາຍາມ ແລ້ວກະຫາວິທີຢູ່ເພື່ອຊິເຮັດ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫານີ້ນີ້ ດຽວນີ້ເຂົາ ທັນສະໄໝແລ້ວ ເຂົາກໍມີວິທີປ້ອງກັນຕົວຂອງເຂົາອີກ ເພາະວ່າເຂົາເຮັດຫຼາຍແລ້ວເຂົາກໍຢ້ານ ເມື່ອເຂົາຢ້ານເຂົາກໍຕ້ອງຊອກຫາສິ່ງທີ່ປົກປ້ອງເຂົາເອງ ພົນເອກ ວິໄລ ຍອມຮັບດ້ວຍວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັ ດວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງພາຍໃນປີ 2023 ນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເລື່ອນເປົ້າໝາຍອອກໄປເປັນພາຍໃນປີ 2025 ໂດຍເຖິງແມ່ ນວ່າທາງການລາວຈະສາມາດຈັບນັກຄ້າຢາ ແລະຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ກໍຕາມ ຫາກແຕ່ວ່າກໍຍັງມີການຜະລິດ ແລະລັກລອບຄ້າຢາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂ ອງນັ້ນ ທັງນີ້ໂດຍທາງການຕຳຫຼວດຈີນ ພະມ້າ ລາວ ໄທ ໄດ້ຮ່ວມກັນລາດຕະເວນໂດຍທາງເຮືອໃນແນວແມ່ນ້ຳຂອງ ລະຫວ່າງ 4 ປະເທດມາແລ້ວ 137 ຄັ້ງ ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2023 ກໍເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດໄທຈັບນັກຄ້າ ຢາເສບຕິດໄດ້ເກີນກວ່າ 100,000 ຄົນ ແລະຍຶດຊັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ກວ່າ 20,000 ລ້ານບາດ ສ່ວນຕຳຫຼວດພະມ້າໄດ້ເຜົາທຳລາຍຢາເສບຕິດທີ່ຍຶດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 450 ຕັນ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດລາວສາມາດສະກັດຈັບການລັກລອບ ຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 1843 ກໍລະນີ ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 15,966 ຄົນ ຍຶດຢາບ້າໄດ້ 32,111 ກິໂລກຣາມ ສານເຄມີກວ່າ 260 ຕັນ ແລະອຸປະກອນສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 20,000 ລາຍການ ນອກຈາກນັ້ນ ດ້ວຍການປະສານງານ ດ້ານຂໍ້ມູນລະຫວ່າງທາງການລາວ-ໄທ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດລາວສາມາດຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຊາວມາເລເຊຍໄດ້ໃນລາວ ແລະໄດ້ສົ່ງມອບຕົວຜູ້ຕ້ອງຫາໃຫ້ກັບທາງການໄທ ເມື່ອວັນທີ 11 ມັງກ ອນ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍທາງການໄທໄດ້ມອບເງິນລາງວັນ 1 ລ້ານບາດໃຫ້ກັບທາງການລາວດ້ວຍ ແລະຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນອີກ ເພາະຍັງມີນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຈຳນວນ 48 ລາຍຕາມໝາຍຈັບຂອງທາງການໄທທີ່ຍັງຫຼົບຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນລາວ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA

is when a person feels sorry for themselves. That's the pity part. Maybe they feel unlucky or that they have been treated unfairly. And then they talk about it a lot. That's the party part.
Except it's not a party. It's a downer.
Welcome to English in a Minute. Everyone loves a good party. But maybe not all parties. Let's go to a pity party.
ທຸກໆຄົນມັກງານລ້ຽງດີໆ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ແມ່ນທຸກໆງານລ້ຽງທີ່ເປັນງານລ້ຽງທີ່ດີ ພວກເຮົາໄປ pity party ກັນເຖາະ You would not believe my morning. First, I was late to the gym.
ເຈົ້າຈະຕ້ອງບໍ່ຢາກເຊື່ອກ່ຽວກັບຕອນເຊົ້ານີ້ຂອງຂ້ອຍແຫຼະ ທຳອິດແມ່ນຂ້ອຍໄປຈິມຊ້າ You belong to a gym? Wow, you are so lucky.
ເຈົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງຈິມຫວາ

ແມ່ນເວລາທີ່ຄົນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຮູ້ສຶກເສຍໃຈໃຫ້ກັບຕົນເອງ ນັ້ນແມ່ນ pity party ບາງທີພວກເຂົາອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຄ່ອຍໂຊກດີປານໃດ ຫຼື ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາຖືກປະຕິບັດນຳຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ ແລະ ຕໍ່ມາພວກເຂົາກໍຈະເວົ້າ ກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນຫຼາຍ ນັ້ນແມ່ນສ່ວນຂອງງານລ້ຽງ ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນງານລ້ຽງ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດ ນ ແລະ ບົດລາຍງານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ຜູ້ອຳນວຍການຮັກສາການຂອງອົງການຂ່າວສຽງອາເມລິກາ ຫຼື ວີໂອເອ ໄດ້ປະນາມອີຣານທີ່ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດນັກຂ່າວພະແນກພາສາເປີເຊຍຂອງວີໂອເອຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປປາກົດຕົວຢູ່ສານ ໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳ ດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ ລັດຖະບານອີຣານ ການພິພາກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ປາກົດອອກມາໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເມື່ອກຸ່ມແຮັກເກີຊື່ວ່າ ເອດາລັດ ອາລີ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ເອກະສານດ້ານຕຸລາການຂອງອີຣານ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສານປະຕິວັ ດຂອງເຕຫະຣານ ໄດ້ຕິດ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຕໍ່ການ ນັກ ຕໍ່ນັກຂ່າວພາສາເປີເຊຍ 10 ກວ່າຄົນຈາກວີໂອເອ ແລະ ນັກຂ່າວຂອງການຂ່າວຕາເວັນຕົກອື່ນໆນຳດ້ວຍ ໃນການດຳເນີນຄະດີທີ່ປິດລັບເມື່ອປີ 2022 ໃນຖະ ແຫຼງການສະບັບວັນອັງຄານວານນີ້ ທ່ານ ຈອນ ລິບແມນ ຜູ້ອຳນວຍການຮັກສາການ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການກະທຳເຫຼົ່ານີ້ໂດຍອີຣານ ເປັນເລື່ອງທີ່ປົກກະຕິຂອງລະບອບການປົກຄອງທີ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສິດທິມ ະນຸດ ຫຼື ຕົວບົດກົດໝາຍ ພວກເຂົາພະຍາຍາມປົກປິດບາງຢ່າງ ເພື່ອຢຸດຢັ້ງການໄຫຼວຽນຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເສລີເຂົ້າໄປໃນອີຣານ ນອກນັ້ນມັນຍັງເປັນຫຼັກຖານທີ່ຢືນຢັນເຖິງຄວາມສຳເລັດຂອງວີໂອເອ ພະແນກພາສາເປີເຊຍ ໃນການມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນການນຳເອົາເລື່ອງຂອງສິດທິແມ່ຍິງ ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ທິບສຸດາ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣນດາ ໂມດີ ໄດ້ສະແດງ ຄວາມຍິນດີນຳນັກອາວະກາດທີ່ 4 ຄົນ ທີ່ກຳລັງກຽມພ້ອມສຳລັບພາລະກິດການບິນເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນຄັ້ງທຳອິດຂອງປະເທດ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄວາມກ້າວໜ້າຄັ້ງລ່າສຸດໃນການເດີນທາງສູ່ອາວະກາດ ຈະສ້າງ ແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ ທ່ານໂມດີ ກັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການນັບຖອຍຫຼັງຂອງຈະຫຼວດ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຫຼາຍພັນຄົນໃນອິນເດຍ ແລະ ທີ່ ພວກທີ່ກຳລັງພັບເຮືອບິນເຈ້ຍໃນມື້ນີ້ ມີຄວ າມໃຝ່ຝັນຢາກກາຍເປັນນັກວິທະຍາສາດຄືກັບພວກເຈົ້າ ພາລະກິດທີ່ຊື່ວ່າ ກາການຢານ ໝາຍຄວາມວ່າ Skycraft ຫຼື ຍານຍົນ ທີ່ຈະກຳນົດສົ່ງບັນດານັກບິນອາວະກາດເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງໂລກໃນປີ 2025 ເປັນການວັ ດແທກທີ່ສຳຄັນໃນດ້ານຄວາມອາດສາມາດທັງຫຼາຍທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດ ຫຼື ISRO ພວກເຂົາເຈົ້າໝົດຄົນກຳລັງເປີດປະຕູໃໝ່ຕ່າງໆຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດ ທ່ານໂມ ດີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກວິທະຍາສາດຂອງ ISRO ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ການຢ້ຽມຢາມສູນກາງອະວະກາດ ວິກຣາມ ຊາຣາບາຍ ໃນລັດເຄຣາລາ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ຊຶ່ງທ່ານໂມດີໄດ້ມອບ ປີກ ປີກນັກອະວະ ກາດໃຫ້ແກ່ຊາຍສີ່ຄົນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ທ່ານອາຈິນ ຄຣິສນານ ທ່ານປຣາຊານ ບາລາຄຣິສນານ ແນ ແລະ ທ່ານອານກາດ ປຣາທາບ ແລະ ທ່ານຊູບັນຊູ ຊູກຣາ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ພ້ອມດ້ວຍ ໄຊຈ ະເລີນສຸກ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ທີມງານວີໂອເອ ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອ ງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ຈົ່ງພົບກັບຄວາມສຸກຄວາມສົມຫວັງ